ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ພະຍາດໂຄໂຣນາໄວຣັສ SARS-2 ຄືໂຄວິດ-19 ທີ່ມາຈາກປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຈົນວ່າ ໂດນັລ ທຣຳ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາ ຮຽກມັນວ່າພະຍາດຂອງສາທາລ ະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ທັງກໍມີຫຼາຍອົງການຮຽກມັນວ່າພະຍາດຂອງພັກຄອມມູນິດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແມ່ນວ່າມັນເປັນພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງຫຼາຍ ອາລະວາດທຸກຫົນແຫ່ງໂດຍບໍ່ເກງອົກເກງໃຈໃ ຜ ແລະ ຫຍັງ ທັງກໍບໍ່ໄວ້ໜ້າໃຜທັງສິ້ນ ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍກໍຖືກບຸກລຸກຢ່າງໜັກໜ່ວງ ໂດຍຕົງ ແລະ ໂດຍທາງອ້ອມ ໃນດ້ານທາງອ້ອມອັນໜຶ່ງນັ້ນ ແມ່ນມັນເພພັງເສດຖະກິດອົດສະຕຣາເລຍ ເຮັດໃຫ້ ຄົນຕົກວຽກຕົກການ ມີຄວາມລຳບາກຍາກແຄ້ນ ຄັນບໍ່ວ່າຖືກມັນກິນຫົວກ່ອນ ແຕ່ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍກໍພະຍາຍາມປາບປາມລົບລ້າງມັນຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ ດັ່ງທີ່ສາທາລະນະສຸກລັດ New South Wales ກໍມາເອົ າສູນກາງວັດທະນະທຳລາວ New South Wales ຢູ່ທີ່ວັດພະຍອດແກ້ວ ຂອງສະມາຄົມສົ່ງເສີມຊຸມຊົນຊາວລາວໃນລັດ New South Wales ເປັນສູນກາງອັນໜຶ່ງກວດເບິ່ງໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະຊົນໂດຍຟຣີໆ ກ່ອນນີ້ກໍມີມາແລ້ວ ແຕ່ໃ ນວັນສຸກທີ່ຈະມາຮອດມາເຖິງນີ້ ຄືວັນສຸກທີ 4 ກັນຍາ 2020 ກໍຈະມີການກວດນັ້ນອີກໃໝ່ ຕັ້ງແຕ່ 9 ໂມງເຊົ້າ ຮອດ 5 ໂມງແລງ ໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າຫຍັງ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສຳພາດທ່ານປະທານ ເດດ ສີແສງລັດ ຂອງສະມາຄົມສົ່ງເສີມຊຸມຊົນຊາວລາວ ດັ່ງນີ້ ທ່ານປະທານ ເດດ ສີແສງລັດ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສຳພາດທ່ານ ສຳລັບພາກລາຍການໃນວັນເສົາ ຄືມື້ກ່ອນນີ້ ກ່ຽວກັບທີ່ວ່າທາງການເພິ່ນໄດ້ມາເອົາສູນກາງ ຂອງທາງສະມາຄົມຂອງພວກທ່ານ ທີ່ຢູ່ວັດພະຍອດແກ້ວຫັ້ນ ເປັນບ່ອນກວດເບິ່ງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຫົນແຫ່ງໃດກໍມາກວດໄດ້ນີ້ນະ ແມ່ນວ່າມັນເປັນແນວໃດ ມັນ ມັນ ມັນມີຄົນມາກວດບໍ່ ຜົ ນປາກົດວ່າມີພີ່ນ້ອງຊາວລາວເຮົາ ແລະ ມີພີ່ນ້ອງຊົນຊາດອື່ນໆ ທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການຕະຫຼອດມື້ ຄົນທີ່ວ່າ ໝາຍເຖິງຄົນລາວທີ່ວ່າມາກວດນີ້ນະ ມັນ ມັນ ມັນແມ່ນປະເພດໃດ ຜູ້ຍິງຫຼາຍບໍ່ ຜູ້ຊາຍຫຼາຍ ຫຼືວ່າເດັກເລັກເ ດັກນ້ອຍບໍ່ ເອີ່ມ ບໍ່ ເຖົ້າບໍ່ ແກ່ບໍ່ ຄົນປ່ວຍບໍ່ ແນວໃດເນາະ ຄົນທີ່ມາກວດນີ້ເປັນທຸກໄວ ຜູ້ໜຸ່ມແດ່ ຜູ້ເຖົ້າແດ່ ຜູ້ຍິງແດ່ ຜູ້ຊາຍແດ່ ສ່ວນຫຼາຍກໍມາເປັນຄອບຄົວ ມີຜົວມີເມຍມາ ລະກໍເອົາລູກມາພ້ອມ ແປວ່າຄົນຈຳນວນ ນີ້ ເຂົາເຈົ້າເຊື່ອຟັງຄຳແນະນຳຂອງລັດຖະບານ ແປວ່າຊ່ວຍກັນປ້ອງກັນໂລກໂຄວິດນີ້ບໍ່ໃຫ້ແຜ່ຂະຫຍາຍ ລະຂະເຈົ້າກໍລະວັງຊ່ວຍໂຕເອງ ລະກະຊ່ວຍຜູ້ອື່ນ ກໍປາກົດວ່າມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຫຼາຍຢູ່ ເພາະວ່າ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຖາມໝູ່ເພື່ອນ ລະກະຍາດຕິພີ່ນ້ອງບາງຄົນ ຢູ່ແຖວໆບໍ່ໄກຫ່າງຈາກວັດພະຍອດແກ້ວປານໃດນີ້ ຂະເຈົ້າວ່າ ອ້າຍບໍ່ໄດ້ໄປກວດ ຫຼືວ່າແມ່ບໍ່ໄດ້ໄປກວດ ເພາະວ່າກວດກ່ອນແລ້ວ ຕັ້ງແຕ່ເພິ່ນກ ວດຢູ່ບ່ອນອື່ນພຸ້ນ ໄປກວດແລ້ວ ບໍ່ຈຳເປັນໄປກວດອີກນີ້ ອັນ ອັນນີ້ນີ້ ພວກທີ່ວ່າຖືກກວດແລ້ວໃນແຫ່ງອື່ນ ພາກັນມາກວດໃໝ່ກະມີບໍ່ ອ່າ ມີ ມີ ເພາະວ່າດຽວນີ້ ເລື່ອງ ເລື່ອງໂຄສະນາຄວາມສຳຄັນ ເລື່ອງປ່າວເຕືອ ນໃຫ້ຄົນມາກວດນີ້ ມັນມີຄວາມສຳຄັນຢູ່ວ່າ ເຈົ້າກວດສາມອາທິດທີ່ແລ້ວ ເຈົ້າບໍ່ມີໂຄວິດ ເຈົ້າ negative ແຕ່ວ່າຫຼັງຈາກນັ້ນລະ ເຈົ້າໄປຕິດມາໃໝ່ເດ້ ແລ້ວກະມີລູກມີເຕົ້າ ມີພີ່ມີນ້ອງ ຊຶ່ງໄປຕະຫຼາດ ໄປຊັອບປິ້ງ ຊື້ເຄື່ອງ ມາໃຫ້ເຈົ້າກິນ ແມ່ນເຈົ້າຢູ່ເຮືອນກະແມ່ນຢູ່ ເຈົ້າອາຍຸສູງແລ້ວ ແຕ່ວ່າຄົນທີ່ນຳອາຫານມາກິນ ນຳວັດຖຸມາ ເຂົ້າມາໃນເຮືອນຫັ້ນ ແລ້ວຄົນທີ່ອອກໄປຊັອບປິ້ງນັ້ນ ກະອາດຊິເອົາອັນນີ້ຄືນມາ ເພາະສະນັ້ນ ມັນອ າດຕິດໄດ້ທຸກຍາມ ອັນນີ້ເປັນເຫດຜົນທີ່ວ່າທຸກຄົນຄວນມາກວດໃໝ່ ບໍ່ແມ່ນກວດທີໜຶ່ງ negative ແລ້ວວ່າມັນຊິແລ້ວໄປ ເພາະວ່າການກວດນີ້ບໍ່ແມ່ນຢາວັກຊິນ ບໍ່ແມ່ນຢາປ້ອງກັນໂລກເດ້ ແມ່ນກໍມາກວດ ຖ້າວ່າກວດແລ້ ວ ມາຕິດໃໝ່ ເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ ເພາະສະນັ້ນ ເຮົາຕ້ອງມາກວດເພື່ອຄວາມປອດໄພ ສຳລັບໂຕເອງ ສຳລັບຄອບຄົວ ສຳລັບຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ສຳລັບຜູ້ອື່ນໆ ກໍແປວ່າມັນມີຄວາມໝາຍວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະກວດມາກ່ອນແລ້ວ ກໍຕາມ ເພື່ອຄວາມປອດໄພມາກວດອີກ ເພາະວ່າຕັ້ງແຕ່ກວດມາຫັ້ນ ມັນອາດຈະຕິດໃໝ່ ກໍອາດຈະເປັນໄດ້ ແມ່ນບໍ່ ອັນນັ້ນຄືຄວາມໝາຍທີ່ວ່າລັດຖະບານເພິ່ນເລັ່ງ ເປັນຫຍັງເພິ່ນຈັ່ງມາກວດຢູ່ຊຸມຊົນເຮົາ ກະ ຍ້ອນວ່າຄົນທີ່ໄປກວດມາຫຼາຍບ່ອນແລ້ວ ອາທິດສອງອາທິດຜ່ານມາແລ້ວ ຕັ້ງແຕ່ກວດມານີ້ ມັນອາດໄປຕິດຈາກຜູ້ອື່ນ ຊຶ່ງມັນນຳເຂົ້າໄປໃນຄອບຄົວໂຕເອງຫັ້ນໄດ້ ແມ່ນໆ ລະຂໍຖາມໄດ້ວ່າ ກ່ຽວກັບການກວດ ນີ້ນະ ໃນຂົງເຂດຂອງທ່ານ ຫຼືວ່າ ວັດພະຍອດແກ້ວນີ້ກໍ ມັນກະມີຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາລີຢູ່ອ້ອມແອ້ມນະ ເຫັນພວກນີ້ມາບໍ່ ເພາະວ່າຄັນເຮົາຈັບຕາເບິ່ງ ເຮົາກໍຮູ້ໂລດ ເພາະວ່າເນື້ອໜັງເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ຄືເຮົາ ຊີ້ນະ ມີ ມີບໍ່ເນາະ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ປາກົດເຫັນ ເຫັນຄົນອອສຊີນີ້ລະ ຫາກເປັນເຊື້ອຊາດອື່ນໆ ອາດຊິເປັນພວກມາຈາກຕາເວັນອອກກາງບໍ ຫຼືພວກອື່ນ ເຖິງວ່າພາຄອບຄົວມາເໝີດພໍ່ເໝີດແມ່ເໝີດລູກຫັ້ນນະ ເຂົາ ເຈົ້າອາດຊິໄປກວດບ່ອນອື່ນແລ້ວ ແຕ່ວ່າ ແຕ່ວ່າມີ ອັນນ່າ ຄວາມສຳຄັນອັນໜຶ່ງທີ່ວ່າເພິ່ນມາເລືອກເອົາສູນສະມາຄົມນີ້ ສູນສະມາຄົມລາວນີ້ເປັນບ່ອນທຳອິດ ທີ່ທາງລັດຖະບານເລືອກມາເອົາຊຸມຊົນເປັນຈຸດ ກວດນີ້ນະ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກຊຸມຊົນນີ້ນະ ບໍ່ເມີນເສີຍຕໍ່ພາລະໜ້າທີ່ ທີ່ລັກ ຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງໂຕເອງ ຄອບຄົວ ແລະ ຜູ້ອື່ນນະ ແມ່ນ ເພາະວ່າເຂດ ເອີ ເຂົາເອີ້ນວ່າ Western Sydney ນີ້ Parramatta ແຟຟອກ Fairfield ບ່ອນ ຄົນລາວຢູ່ ລະກໍຄົນຊາດອື່ນຢູ່ນີ້ ຊົນເຜົ່າຫຼາຍນີ້ ມັນວ່າ ມັນເປັນບ່ອນ ຫຼືວ່າເປັນບໍ່ຂອງແມ່ພະຍາດໂຄວິດຊັ້ນນະ ອັນນີ້ເພິ່ນ ເພິ່ນເລີຍມາເຈາະຈົງໃສ່ຂົງເຂດນີ້ ລະກໍອ້ອມແອ້ມຫັ້ນ ເພື່ອວ່າຊິຮູ້ວ່າໃຜເປັນ ຫຼືບໍ່ເ ປັນ ເພື່ອວ່າຊິສະກັດກັ້ນໂຄວິດ-19 ນີ້ ແລ້ວຕາມທີ່ທ່ານສັງເກດເຫັນນີ້ນະ ແມ່ນວ່າທາງການເພິ່ນຫັ້ນ ໜ້າຕາເພິ່ນ ຫຼືວ່າປາກເວົ້າຂອງເພິ່ນນັ້ນ ເພິ່ນ ເພິ່ນໄດ້ສະແດງວ່າເພິ່ນພໍຈິດພໍໃຈບໍ່ ໃນການກວດມື້ວັນສຸກແ ລ້ວນີ້ ໂອ້ ເພິ່ນ ເພິ່ນດີໃຈໃດ໋ ເພາະວ່າເພິ່ນຍັງ ອັນນັ້ນ ຊິກັບມາວັນສຸກໜ້າ ເພິ່ນດີໃຈ ແລ້ວວັນສຸກໜ້ານີ້ ເພິ່ນຍັງໄດ້ປະກາດວ່າເພິ່ນຊິເອົາ ອັນນ່າ ໂທລະທັດ SBS ມາຖ່າຍອີກຕື່ມໃນວັນສຸກໜ້ານີ້ ມາຖ່າຍຟິມບໍ ຫຼືຖ່າຍ ຮູບບໍ ມີຫຍັງນີ້ລະ ອືມ ເປັນສາລະຄະດີວ່າຊັ້ນເຖາະ ອ່າ ກ່ຽວກັບທີ່ວ່າເພິ່ນກວດນີ້ລະ ມື້ກີ້ນີ້ທ່ານເວົ້າວ່າ ໃນວັນສຸກໜ້າ ໝາຍເຖິງວ່າວັນສຸກທີສີ່ຈະມາຮອດມາເຖິງນີ້ ຊິມີກວດຄືເກົ່າ ຕັ້ງແຕ່ເກົ້າໂມງເຊົ້າຮອດ ຫ້າໂມງແລງ ຄືເກົ່າ ຄືເກົ່າ ເກົ້າໂມງເຊົ້າ ຫ້າໂມງແລງ ລະເຮົາກໍມີເວລາປ່າວເຕືອນໃຫ້ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງເຮົາ ຫຼືຄົນຊາດອື່ນໆ ມາໃຊ້ບໍລິການມາກວດ ເພາະວ່າມັນມີຄວາມໝາຍທີ່ສຸດໃນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ໂຕ ໄປຕິດຈາກຜູ້ອື່ນ ຫຼືບັດເປັນແລ້ວບໍ່ເອົາໄປຕິດຜູ້ອື່ນ ຫຼືບໍ່ເຜີຍແຜ່ບໍ່ຂະຫຍາຍພະຍາດ ນີ້ເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ໃນຄອບຄົວກ່ອນອື່ນ ລະກະຍາດຕິພີ່ນ້ອງອ້ອມຂ້າງ ເໝິດບ້ານເໝິດເມືອງນີ້ລະ ແມ່ນແທ້ ກວດຟ ຣີ ກວດຟຣີຄືເກົ່າແມ່ນບໍ່ ຄືຟຣີ ຟຣີເໝິດ ບໍ່ໄດ້ມີ ບໍ່ໄດ້ມີອັນນາ ເສຍເງິນເສຍຄຳຫຍັງເໝິດ ແລ້ວນອກນັ້ນສຳລັບຄົນທີ່ມາຢູ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ບໍ່ມີ Medicare ເພິ່ນກະກວດໃຫ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍເງິນ ແລ້ວເພິ່ນກໍບໍ່ຖາມຫາທີ່ຢູ່ ຕ້ອງກາ ນແຕ່ຊື່ກັບ number mobile ເທົ່ານັ້ນ ເຈົ້າຊິຢູ່ໃສນອນຢູ່ໃສ ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ສົນ ເພາະວ່າເພິ່ນບໍ່ແມ່ນຕຳຫຼວດຊິໄປຕາມຈັບຄົນ ເພິ່ນເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ ປາບພະຍາດໂຄວິດເທົ່ານັ້ນ ອັນນີ້ຂໍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຕໍ່ບັນດາພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ ອັນນ າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ບອກເດັດຂາດ ບ່ອນ home address ໃສ່ homeless ໃຜຊິໄປຕາມກໍໄປຕາມບໍ່ໄດ້ ແຕ່ຖ້າພວກທ່ານບໍ່ມີອັນນາ Medicare ກະຄວນມາກວດ ເພາະວ່າບັດທ່ານເປັນແລ້ວເອົາໄປຕິດຜູ້ອື່ນ ຫຼືວ່າທ່ານເອງກໍອາດຊິຕາຍໄປ ກໍແນ່ນອນ ລະ ມັນບໍ່ຕ້ອງການ Medicare ດອກ ເພາະວ່າມັນກວດຟຣີຢູ່ແລ້ວ ຊິເອົາ Medicare ຫຍັງ ຟຣີກະຫຍັງວ່າບໍ່ຄິດຄ່າຫຍັງ ກະແປວ່າບໍ່ຕ້ອງການ ອັນ ມື້ ມື້ກີ້ນີ້ທ່ານເວົ້າວ່າກວດເພື່ອວ່າປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເອົາໄປຕິດຄົນອື່ນນີ້ ຕາມທີ່ຂ້າພະ ເຈົ້າເຂົ້າໃຈ ຫຼືວ່າທີ່ຖາມຫຍັງຫຍັງເບິ່ງນີ້ ທີ່ວ່າທ່ານເວົ້າວ່າມີຄົນລາວປະມານ 10 ຄົນຕິດເປັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ນີ້ນະ ຂ້າພະເຈົ້າໄປຖາມເບິ່ງແລ້ວ ແມ່ນວ່າ ພວກທີ່ຕິດນີ້ໄປເຮັດວຽກເຮັດການ ແລ້ວໄປຕິດຢູ່ ບ່ອນເຮັດວຽກເຮັດການນັ້ນມາ ລະບໍ່ຮູ້ ລະກໍມາຕິດຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ລະຄັນໄປວັດກໍເອົາໄປເຄນໃຫ້ຄູບາພ້ອມ ຄູບາກໍເປັນ ວ່າຊັ້ນລະ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າຮູ້ໃຜເປັນລະ ຂະເຈົ້າກໍໄຕ່ຕາມຮ່ອງຮອຍຂອງພວກທີ່ວ່າເປັ ນນີ້ ໄປໃສແດ່ ໄປຜູ້ໃດທີ່ວ່າຖືກຂະເຈົ້າໄປຢ້ຽມຢາມ ຫຼືວ່າບ່ອນໄປຊື້ໄປຂາຍໄປຊັອບປິ້ງບ່ອນໃດ ກະຄືຄູບາ ຫຼືວ່າວັດຈັ່ງຊີ້ ເຂົາເຈົ້າກໍໄປໄຕ່ຕາມມາໝົດ ລະກໍເອົາໄປກວດໝົດ ລະຜູ້ໃດສົງໄສ ເຂົາເຈົ້າກໍເອົ າໄປກັກໄວ້ຢູ່ໂຮງແຮມ ເພື່ອສອບເບິ່ງພະຍາດນີ້ນີ້ ອັນນີ້ ສຳລັບຄຸ້ມ Fairfield ນີ້ ທີ່ວ່າອາດຈະມີຄົນລາວເປັນນີ້ ມີບໍ່ເນາະ ຕາມຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ນີ້ບໍ່ມີ ມີຢູ່ທາງເຂດ Campbelltown ເຂດ Campbelltown ນີ້ມີຟາມ ລະກະພາກັນໄປເຮັດວຽກຢູ່ຟາມ ລວມ ທັງຄົນຖືກຕ້ອງ ເປັນຄົນ Australian ຖືກຕ້ອງ ລະກະຄົນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເພາະວ່າອັນນາ ຟາມມັນກະຫຼາຍ ແລ້ວຍ້ອນວ່າບໍ່ໄດ້ຮັກສາສະພາບໂຕເອງ ບໍ່ໄດ້ຮູ້ຄວາມສຳຄັນ ກະເລີຍບໍ່ເຂົ້າໄປຫາໝົດຫາໝໍ ແລ້ວຜົນສຸດທ້າຍມັນກໍ ເກີດມາແບບນັ້ນ ຊຶ່ງວ່າເປັນອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຕໍ່ຊຸມຊົນ ຕໍ່ຄອບຄົວ ລະກະຕໍ່ໂຕເອງ ອືມ ແມ່ນ ອັນ ກ່ຽວກັບພວກທີ່ວ່າຖືກກວດເຫັນເປັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນຂົງເຂດ Campbelltown ນີ້ນະແມ່ນ ມັນມີຜູ້ທີ່ວ່າເປັນແບບອາການສາຫັດບໍ່ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຊາບນີ້ແມ່ນວ່າເປັນແບບເບົາໆ ວ່າຊັ້ນເດ ອັນນີ້ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ ບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ເນາະ ເພາະວ່າຂະເຈົ້າເອງກໍຄືຊິບໍ່ຢາກໃຫ້ຊຸມຊົນ ຜູ້ອື່ນຮູ້ ລະກະຢາກປິດໄວ້ແດ່ກະບໍ່ຮູ້ໄດ໋ ແລ້ວອີກຕື່ມຢ່າງ ໜຶ່ງມັນກະສິມາຈາກຟາມ ຟາມໃດກະບໍ່ຮູ້ເນາະ ມັນກະອາດສິເສຍຊື່ສຽງໄປຮອດຟາມພຸ້ນ ອັນນີ້ເຮົາ ເຮົາບໍ່ຮູ້ ເຮົາມີແຕ່ຊາບຂ່າວວ່າມີຄົນເປັນ ມີຄົນຖືກ ລວມໄປຮອດພະສົງອົງຄະເຈົ້າ ຊຶ່ງວ່າບໍ່ໄດ້ພາກັນລ ະວັງຫັ້ນ ອັນທີ່ວ່າໄປຕິດຢູ່ຟາມນັ້ນ ມັນ ມັນ ເຂົາເຈົ້າກະຄືສິບອກທາງການແລ້ວລະ ເພາະວ່າຕ້ອງໄປອະນາໄມ ຫຼືວ່າປາບປາມຢູ່ໃນຟາມ ມັນ ຈັກແລ້ວ ມັນຢູ່ ຕາມກົກໝອກກົກໄມ້ ຫຼືວ່າຢູ່ຕາມນ້ຳບອກນ້ຳບວຍ ຫຼື ວ່າຕາມໂຕະກິນເຂົ້າກໍບໍ່ຈັກແຫຼະ ມັນ ມັນຢູ່ໃສກໍບໍ່ຮູ້ ມັນຕ້ອງຢູ່ໃນຟາມນັ້ນ ຈັ່ງມາຕິດກັນຈາກຫັ້ນ ແລ້ວກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າຈະກວດພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ປວງຊົນທັງຫຼາຍໂດຍຟຣີໆ ບໍ່ຄິດຄ່າຫຍັງໃນວັນສຸກ ຈະມາເຖິງນີ້ນີ້ນະ ແມ່ນວ່າເພິ່ນມີພະນັກງານຫຼາຍບໍ່ ບໍ່ແມ່ນຄິວບັກຍາວໆ ຄັນວ່າມາຖ້າດົນຫຼາຍກໍຄົນສິບໍ່ມາບໍ່ ພະນັກງານເພິ່ນນັ້ນປະມານ 7 ຄົນ ແລ້ວກະມີອັນນາຍພາສາ ລາວມາຜູ້ໜຶ່ງ ພາສາລາວມາມື້ວັນສຸ ກແລ້ວນັ້ນ ເວົ້າລາວກໍໄດ້ ເວົ້າໄທກະໄດ້ ລະກະມີອັນ security guard ຜູ້ໜຶ່ງມາຮັກສາຄວາມປອດໄພ ມາເບິ່ງຄິວເບິ່ງຫຍັງໃຫ້ ຖ້າວ່າມັນມີອາກາດບໍ່ດີ ມີລົມຫຼາຍແຮງຫຼາຍ ເຮົາກະມີບ່ອນໃຫ້ເພິ່ນນັ່ງພັກຜ່ອນຢູ່ໃນໂຮນ ນັ່ ງລໍຖ້າຢູ່ໃນໂຮນ ສຳລັບຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ຫັ້ນ ກໍບໍ່ໃຫ້ເພິ່ນຕາກແດດ ບໍ່ໃຫ້ເພິ່ນຕາກລົມ ໂດຍທີ່ວ່າມີ security guard ນັ້ນເປັນຜູ້ຈັດໃຫ້ ແລ້ວເຮົາກໍມີບ່ອນໜຶ່ງໃຫ້ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ຫຼົບຫຼີກຈາກຟ້າລົມຝົນຕົກ ໄປພັກຜ່ອນຢູ່ ແລ້ວໃນໂຮນນັ້ ນກໍມີຫ້ອງນ້ຳສາມຫ້ອງ ອັນນ່າ disable ຫ້ອງໜຶ່ງ ແລ້ວຫ້ອງນ້ຳຫ້ອງໜຶ່ງນັ້ນໃຊ້ສຳລັບພະນັກງານຂອງເຂົາເຈົ້າ ນອກນັ້ນເຮົາກໍໃຊ້ລວມກັນ ຫ້ອງທຳມະດາຫ້ອງໜຶ່ງ ລະຫ້ອງ disable ຫ້ອງໜຶ່ງ ເພາະໃນໂຮນນັ້ນມີຫ້ອງນ້ຳສ າມຫ້ອງ ກໍແປວ່າສະຖານທີ່ວັດພະຍອດແກ້ວ ເອົາມາເປັນບ່ອນກວດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ປວງຊົນທັງຫຼາຍນີ້ ບໍລິການຄວາມສະດວກສະບາຍທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ສຸດຄວາມສາມາດແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ເພາະວ່າກ່ອນເຮົາສິມ າຕັ້ງຄລີນິກຫັ້ນ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ມາເບິ່ງສະຖານທີ່ ໄດ້ມາເບິ່ງ ອັນນ່າ ສະພາບໂຮນ ປະຕູເຂົ້າປະຕູອອກ ລະກະຫ້ອງນ້ຳ ເພາະສະນັ້ນສະຖານທີ່ນີ້ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ແລ້ວເພິ່ນກະດີໃຈວ່າເຮົາມີສະຖານທີ່ທີ່ເ ໝາະສົມ ອັນໃຫ້ມາຕັ້ງຄລີນິກກວດໄດ້ ແລ້ວເພິ່ນກະຍັງດີໃຈວ່າ ໂອ ອັນນີ້ກະເປັນສູນກາງຮັບໃຊ້ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນທຸກເຊື້ອຊາດໄດ້ ອັນນີ້ກໍແມ່ນຄວາມພູມໃຈຂອງຊາວລາວເຮົາ ຂອງຊົນຊາດລາວເຮົາທີ່ມາ ເປັນຄົນ Australian ນີ້ ຊຶ່ງວ່າມີສະຖານທີ່ເໝາະສົມ ຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານໄດ້ໃນແງ່ທີ່ດີທີ່ສຸດ ຕັ້ງແຕ່ກວດມານີ້ນະ ວັນສຸກ ແລ້ວ ລະກະວັນສຸກຈະມານີ້ ເປັນທີ່ຮູ້ໄດ້ບໍ່ວ່າ ຈາກການກວດວັນສຸກແລ້ວນີ້ນີ້ນະ ແມ່ນວ່າ ກວດເຫັນໃຜເປັນແລ້ວບໍ່ ໂຄວິດ-19 ບໍ່ມີໃຜເປັນ ມີແຕ່ວ່າ negative ມື້ນີ້ກະມີຄົນສີ່ຫ້າຄົນມາລາຍງານວ່າ ກວດຜົນມາແລ້ວເດີ້ ຜົນມາແລ້ວເດີ້ negative ລະກະພາກັນໂຫ່ຮ້ອງຢູ່ ພາກັນໂຫ່ຮ້ອງຢູ່ ເພິ່ນກະດີໃຈເດ້ວ່າ ບໍ່ເປັນ ບໍ່ເປັ ນ ບໍ່ເປັນວ່າຊັ້ນ ແລ້ວມັນກະສະບາຍໃຈນະ ຄັນເຮົາບໍ່ເປັນລະກະ ແມ່ນແທ້ ທ່ານເດັດສີ ເສັງລັດ ສຳລັບການກວດພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ທີ່ວັດພະຍອດແກ້ວຫໍຂອງຊຸມຊົນ ຊຸມຊົນຊາວລາວໃນລັດ New South Wales ນີ້ນະ ທີ່ວ່າຈະ ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນວັນສຸກຈະມາເຖິງນີ້ ວັນທີ 4 ນີ້ ກໍ ທ່ານມີຄວາມເຫັນແນວໃດເນາະ ໃນຖານະວ່າ ເປັນປະທານສະມາຄົມເນາະ ແລະກະມີຄວາມເຂົ້າໃຈດີທີ່ສຸດວ່າ ຈຸດປະສົງຂອງລັດຖະບານ ທີ່ວ່າລົງທຶນເສຍເ ງິນເສຍຄຳຢ່າງຫຼວງຫຼາຍມາຕັ້ງຄລີນິກກວດ ໃຫ້ພວກເຮົານີ້ມີຄວາມປອດໄພໃນຊຸມຊົນເຮົາ ໃນຄອບຄົວເຮົາ ແລະກະໂຕພວກເຮົາເອງ ເພາະສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເຊີນຊວນທຸກພີ່ນ້ອງທຸກ ຄົນ ຄວາມສະດ ວກມີ ແມ່ນຫຍັງມີເໝີດ ມີຫ້ອງນ້ຳ ມີບ່ອນຫຼົບລົມຫຼົບຟ້າ ບໍ່ໃຫ້ ອັນນ່າ ເດືອດຮ້ອນ ບໍ່ໄດ້ເສຍເງິນເສຍຄຳຫຍັງໝົດ ລວມທັງຜູ້ທີ່ບໍ່ມີ Medicare ຂໍໃຫ້ມາ ຂໍໃຫ້ມາ ເພາະວ່າອັນນີ້ແມ່ນຄວາມປອດໄພໝົດທຸກຢ່າງ ແລ້ວບໍ່ມີການ ເສຍເງິນເສຍຄຳຫຍັງໝົດ ມີຜູ້ຊ່ວຍທີ່ດີທີ່ສຸດ ມີໄທເຮົາກະຊ່ວຍເພິ່ນ Security Guard ກະຊ່ວຍ ນາຍພາສາກະຊ່ວຍ ຂໍເຊີນຊວນພີ່ນ້ອງເໝີດທຸກຄົນມາ ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ກວດສອງສາມອາທິດແລ້ວ ຕ້ອງມາກວດໃໝ່ ເພາ ະວ່າມັນບໍ່ແນ່ວ່າເຮົານີ້ຈະບໍ່ໄປຕິດມາຈາກບ່ອນອື່ນອີກຕື່ມ ອັນນັ້ນ ຂໍເຊີນພີ່ນ້ອງເດີ້ ບໍ່ໄດ້ເສຍເງິນເສຍຄຳຫຍັງໝົດ ແລະກະມີການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ ຢ່າງດີທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນສູນສະມາຄົມຂອງພວກເຮົາ ຢູ່ໃນດິ ນແດນວັດພະຍອດແກ້ວ ຢູ່ໃນດິນແດນສູນ